ລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະສຽງຫົວ ຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ
ເງິນງານການສຶກສາຕ້ອງມາກ່ອນ ຢ່າຮີບຮ້ອນຫາຮັກງານຈະເສຍ ຖ້າຂາດເງິນຂາດງານຜັດຂາດເມຍ ງານບໍ່ເສຍ ເງິນຄົງມີ ເມຍຄົງມາ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບແລ ະຮັກແພງທຸກໆທ່ານ ມາພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີອີກເຊັ່ນເຄີຍ ໃນລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 MHz ແມ່ນແລ້ວ ມີເລື່ອງດີໆ ເລື່ອງມ່ວນໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ເພື່ອສ້ າງຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງໃຫ້ທ່ານ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ເຮັດວຽກເຮັດງານ ຫຼືວ່າກຳລັງເດີນທາງຢູ່ກໍແລ້ວແຕ່ ແມ່ນແຫຼະ ຖ້າກຳລັງເດີນທາງກໍຂໍໃຫ້ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ ຢ່ າຟ້າວຢ່າຟັ່ງ ນັບຖືກົດລະບຽບຈະລາຈອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກໍເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເກີດອຸບັດຕິເຫດນີ້ແຫຼະ ເຈົ້າ ຈະຂຶ້ນເໜືອຫຼືວ່າລົງໃຕ້ ໄປໃສກໍແລ້ວແຕ່ ກ່ອນເດີນທາງກວດກາເບິ່ງແດ່ ສະພາບລົດເນາະ ສະພ າບເຕັກນິກບໍ່ ເບຣກບໍ່ ພວງມະໄລ ຢາງລົດ ໝົດທຸກຢ່າງທຸກແນວນັ້ນແຫຼະ ຢ່າສູ່ຖືເບົາ ແມ່ນແລ້ວ ໃສ່ໃຈໃນຄວາມປອດໄພ ມີສະຕິໃນການຂັບຂີ່ ລົດລາພາຫະນະທຸກມື້ນີ້ກໍນັບມື້ນັບຫຼາຍເນາະວິໄລພອນ ແມ່ນແລ້ ວ ແມ່ນແລ້ວ ສະນັ້ນກໍຕ້ອງຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ ເອົາໃຈເພິ່ນໃສ່ໃຈເຮົາ ເອົາໃຈເຮົາໃສ່ໃຈເພິ່ນ ເຫັນໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນເນາະ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ອ້າ ເອົາໃຈໃສ່ກັນຫັ້ນແຫຼະ ໃຈເຢັນໆ ເບິ່ງເພິ່ນເບິ່ງໂຕ ບໍ່ຕ້ອງຫ ງຸດຫງິດ ບໍ່ຕ້ອງໃຈຮ້ອນ ແມ່ນແລ້ວ ຊິເດີນທາງໄປໃສກໍເຜື່ອເວລາໄວ້ແດ່ເນາະ ອືມ ບໍ່ແມ່ນວ່າຊິຮອດໂມງຮອດຍາມແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍຟ້າວຟັ່ງ ຄົນເຮົານີ້ມັກເປັນຈັ່ງຊັ້ນໄດ໋ ແມ່ນແລ້ວ ຊັ້ນເຮັດຫຍັງກະຄືກັນ ຄັນຟ້ າວຄັນຟັ່ງຫຼາຍ ມັນກໍບໍ່ຄ່ອຍດີ ອືມ ແມ່ນແທ້ ຊ້າໆໄດ້ພ້າເຫຼັ້ມງາມ ເພິ່ນຍັງວ່າຫັ້ນເດ ແມ່ນແທ້ ແຕ່ກໍຢ່າຊ້າຫຼາຍເນາະ ໃຫ້ມັນພໍງາມພໍດີຫັ້ນແຫຼະ ແມ່ນແລ້ວ ເອົາ ມື້ນີ້ສອງໜຸ່ມອາລົມດີກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງລາວຕ່າ ງໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ່ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກ ໄປບໍ່ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໄປບໍ່ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນ່ະ ຟັງ FM 93 MHz

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 MHz
ສອງເພງເນາະວິດ ຄິດວ່າຄົງເປັນທີ່ສຸກອາລົມໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຄັນເວົ້າເລື່ອງອາລົມນີ້ສຳຄັນໄດ໋ເນາະ ສົມແພງເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ອ່າ ຄົນເຮົາຄັນອາລົມດີເຮັດຫຍັງກໍມ່ວນ ຄັນອາລົມບໍ່ດີ ໂອ້ຍ ໝູ່ ເປີດເພງໃຫ້ຟັງກໍບໍ່ຢາກຟັງ ຢາກໂຍນເຄື່ອງສຽງຖິ້ມພຸ້ນໃດ໋ ປານນັ້ນເພິ່ນວ່າ ໃຈເຢັນໆ ຢ່າຟ້າວໂຍນຖິ້ມ ມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງກ່ອນ ແມ່ນແຫຼະ ຟັງແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍໂຍນຖິ້ມເນາະ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນ ຟັງແລ້ວອ າລົມຊິດີຂຶ້ນ ບໍ່ໄດ້ໂຍນຖິ້ມດອກເນາະ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ເລື່ອງທຳອິດມື້ນີ້ ຊິເວົ້າເລື່ອງການແປພາສາສູ່ຟັງ ເຈົ້າ ອັນນີ້ແມ່ນປະສົບການຕົວຈິງໃດ໋ ອືມ ແມ່ນໆໆ ໜ້າສົນໃຈໃດ໋ ຄັນວ່າເລື່ອງປະສົບການຕົ ວຈິງນີ້ ເພາະວ່າມີຫຼາຍຄົນກໍຊິມີບົດຮຽນເນາະ ເວົ້າເລື່ອງແປພາສານີ້ກໍໄດ້ ວິໄລພອນກໍມີເລື່ອງຢາກເລົ່າສູ່ຟັງຄືກັນ ແຕ່ວ່າໃຫ້ສົມແພງເລົ່າກ່ອນ ໄດ້ເລີຍ ເລື່ອງນີ້ເປັນແນວນີ້ ຟ້າວກ່ອນໆ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ຢູ່ຫວ າ ຊື່ຫວາ ບໍ່ຮູ້ຊິໃສ່ຊື່ວ່າແນວໃດດີ ສົມແພງວ່າບໍ່ຕ້ອງໃສ່ຊື່ກໍໄດ້ດອກ

ມີຄັ້ງໜຶ່ງ ເອື້ອຍນ້ອງຢູ່ພະແນກພາສາລາວຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປແປພາສາໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນລາວທີ່ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຈີນ ອື ພະນັກງານພະແນກພາສາລາວຜູ້ນີ້ກໍຖືວ່າການເວົ້າການແປພາສາລາ ວແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບແຖວໜ້າ ອື ລະດັບດີວ່າຊັ້ນຊະເນາະ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ບໍ່ທຳມະດາ ສະແດງວ່າເປັນຜູ້ທີ່ຮູ້ພາສາລາວດີພໍສົມຄວນ ແມ່ນແລ້ວ ໃນເວລາທີ່ພາຄະນະຜູ້ແທນໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ລາວກໍແ ປພາສາໄດ້ດີໝົດທຸກຢ່າງ ແຕ່ພໍມາເຖິງສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ໄດ້ມີການອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຊົງຊາແບບຈີນ ເຊິ່ງເປັນວິທີແບບດັ້ງເດີມ ອືມ ວິທີຊົງຊາແບບຈີນແບບດັ້ງເດີມນີ້ ນອກຈາກມີວິທີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆແ ລ້ວນີ້ ກະແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາຈອກນ້ຳຊານີ້ໄປລ້າງນ້ຳອຸ່ນກ່ອນ ອ່າ ຕາມວິໄລພອນຮູ້ໃດ໋ ໂອ້ ຄວາມຮູ້ຫຼາຍເນາະ ແມ່ນໆ ເພາະວ່າເຄີຍໄປເດ້ ເຄີຍໄປ ເພິ່ນອະທິບາຍ ອ່າ ເອົາຈອກໄປລ້າງນ້ຳອຸ່ນ ແລ້ວກໍເອົ າມາໃສ່ນ້ຳຊາ ອັນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງໃຫ້ຈອກນີ້ອຸ່ນຫັ້ນນະ ຈຶ່ງຄ່ອຍໃສ່ຊາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນເສຍລົດຊາດ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ໃນຂະນະນັ້ນ ເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ນັ້ນພັດຄິດບໍ່ອອກວ່າຊິແປວ່າແນວໃດ ລາວກໍເລີຍເວົ້ າວ່າ ວິທີຊົງຊາແບບຈີນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລົດຊາດທີ່ແທ້ຈິງ ກ່ອນອື່ນໝົດຈະຕ້ອງພາຈອກໄປອາບນ້ຳອຸ່ນກ່ອນ

ຊ່າງວ່າເນາະ ພາຈອກໄປອາບນ້ຳອຸ່ນ ໂອ້ ເປັນແນວໃດ ຜູ້ແທນເຂົ້າໃຈຢູ່ບໍ ຄືຊິເຂົ້າໃຈຢູ່ ເພາະວ່າຜູ້ແທນແຕ່ລະຄົນຕ່າງກໍຍິ້ມເປີ້ຍ ບາງຄົນຫຍຸ້ມເປີ້ຍກໍມີ ສະແດງວ່າເຂົ້າໃຈແລ້ວ ແມ່ນແຫຼະ ລາວຢາກເວົ້າ ວ່າເອົາຈອກໄປລ້າງນ້ຳອຸ່ນ ອໍ ແຕ່ຕອນນັ້ນຄິດບໍ່ອອກ ກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ພາຈອກໄປອາບນ້ຳອຸ່ນ ອືມ ແມ່ນໆ ແມ່ນ ພາຈອກໄປອາບນ້ຳອຸ່ນ ຟັງແລ້ວກໍໜ້າຮັກດີຄືກັນໃດ໋ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ອ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວກໍບໍ່ຜິດດອກເ ນາະ ອື ມີບາງເທື່ອຄົນລາວເອງກໍມັກເວົ້າຢອກກັນໃດ໋ ອ່າ ເຊັ່ນວ່າເວລາເພິ່ນລ້າງລົດຢູ່ນີ້ນະ ມີໝູ່ມາຖາມ ໂອ້ຍ ເຮັດຫຍັງຢູ່ເນາະ ຊັ້ນ ກໍຕອບໄປວ່າ ກຳລັງອາບນ້ຳໃຫ້ລົດຢູ່ ເພິ່ນວ່າ ເວົ້າຢອກກັນຫຼິ້ນແມ່ນບໍ່ ແ ມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ເວົ້າມ່ວນເວົ້າຫົວກັນໄປເນາະ ຄັນເວົ້າຖືກແທ້ກໍລົດນີ້ກໍຕ້ອງແມ່ນລ້າງ ອ່າ ລ້າງລົດຊັ້ນນະ ອືມ ລົດລ້າງລົດ ຄັນຈອກກໍລ້າງຈອກຈັ່ງຊີ້ ຖ້ວຍນີ້ກໍລ້າງຖ້ວຍລ້າງບ່ວງຈັ່ງຊີ້ໃດ໋ ຄັນຊິວ່າອາບນ້ຳ ໃຫ້ຖ້ວຍໃຫ້ບ່ວງ ມັນກໍບໍ່ເປັນເນາະ ເອົາ ກໍບໍ່ວ່າ ເລື່ອງການຮຽນພາສານີ້ກະມີຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວ ກໍຄືແນວນີ້ແຫຼະ ແມ່ນແລ້ວ ສົມແພງເອງບາງເທື່ອກໍແປເປັນຕາຫົວຄືກັນ ວິໄລພອນເດ ເປັນແນວໃດ ຮຽນພ າສາຕ່າງປະເທດມີປະສົບການຫຍັງແດ່ ໂອ ຫຼາຍຢ່າງ ປະສົບການເລື່ອງການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດນີ້ ອາ ແຕ່ຕອນນີ້ມາຟັງເພງມ່ວນໆຈັກ 2 ເພງກ່ອນເນາະ ອື ເຈົ້າ ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍມາຟັງຕໍ່ ອື

ໂອ້ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກສິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງສິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລາຍ ການ ເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກໆ ຟັງແລ້ວອົມຍິ້ມ ສະໝອງປອດໂປ່ງແນ່ນອນ

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 MHz
ຟັງເພງມ່ວນໆຜ່ານໄປແລ້ວ ບັດນີ້ມາຟັງປະສົບການດ້ານພາສາຂອງວິໄລພອນເນາະ ເຈົ້າ ອ້າວ ມີຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວຢູ່ໃດ໋ ຊິເວົ້າສູ່ຟັງ ອາ ບາງອັນກະຈື່ໄດ້ ບາງອັນກະຈື່ບໍ່ໄດ້ ເອົາແນວຈື່ໄດ້ນີ້ກ່ອນເນາະ ໂອເຄ ມີເລື່ອງໜຶ່ງຊິເວົ້າສູ່ຟັງນັ້ນແມ່ນ ຕອນທີ່ເປັນນັກສຶກສາໄປຮຽນຢູ່ອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດແຕ່ກ່ອນ ອາ ຫຼືວ່າປະເທດຣັດເຊຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຕອນໄປທຳອິດຫັ້ນແຫຼະ ເລີ່ມຮຽນພາສາຣັດເຊຍໃໝ່ໆ ກະ ບໍ່ຮູ້ຄຳວ່າຕູ້ເຢັນ ອາ ພາສາຣັດເຊຍນີ້ເພິ່ນເວົ້າແນວໃດ ຕູ້ເຢັນ ຕູ້ເຢັນ ໂອ ເອົາມາເຮັດຫຍັງຕູ້ເຢັນ ຢູ່ຣັດເຊຍອາກາດໜາວບໍ່ແມ່ນຫວາ ເອີ ກະໜາວຢູ່ ແຕ່ວ່າຍາມຮ້ອນກະມີເດ້ ອາ ຕູ້ເຢັນກະເອົາມາໃສ່ປະເ ພດອາຫານການກິນຈັ່ງຊີ້ນະ ອື ອາ ແຕ່ວ່າບໍ່ຮູ້ຊິວ່າແນວໃດ ຄິດບໍ່ອອກ ອືມ ຄິດຈັ່ງໃດກະບໍ່ອອກ ພາສາຣັດເຊຍຄຳວ່າຕູ້ນີ້ຊ້ຳພັດແມ່ນ ອາ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ ສະກັບ ນັ້ນເດ້ ສະກັບ ໝາຍຄວາມວ່າຕູ້ ອາ ສ່ວນຄຳວ່າເຢັນ ພັດແມ່ນ ຄາໂລດນີ ອາ ກະຄິດໄປຄິດມາ ກໍເລີຍເອົາສອງຄຳນີ້ມາປະສົມກັນ ເອົາສອງຄຳມາປະສົມກັນກໍເປັນ ສະກັບ ຄາໂລດນຸຍ ແມ່ນບໍ່ ອືມ ບໍ່ແມ່ນ ປີ້ນກັນ ສົມແພງ ໂອ ພາສາຣັດເຊຍຕ້ອງເວົ້າປີ້ນກັນ ໂອ ອາ ວິ ໄລພອນກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ຄາໂລດນຸຍ ສະກັບ ອືມ ເຢສ ອີກໃດ໋ ຕື່ມ ເຢສ ອີກ ເພາະ ເຢສ ໝາຍຄວາມວ່າມີບໍ່ຫັ້ນນາ ໂອ ອາ ຄາໂລດນຸຍ ສະກັບ ເຢສ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕູ້ເຢັນມີບໍ່ ອາ ຢາ ຄາຊູ ຄາໂລດນຸຍ ສະກັບ ຂ້ອຍຕ້ອງ ການຕູ້ເຢັນ ອືມ ນີ້ກະໝາຍຄວາມວ່າແນວນັ້ນ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າພັດບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເອົ້າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ກໍຍ້ອນເວົ້າບໍ່ຖືກຫັ້ນແຫຼະສົມແພງ ເອີ ເອົາສອງຄຳນີ້ມາປະສົມກັນບໍ່ໄດ້ ເອີ ເອົາຄຳວ່າຕູ້ມາປະສົມກັ ບຄຳວ່າເຢັນ ເປັນຕູ້ເຢັນຄືພາສາລາວນີ້ບໍ່ໄດ້ໃດ໋ ແມ່ນຫວາ ເອີ ມັນມີຄຳສະເພາະຂອງມັນ ຕູ້ເຢັນພາສາຣັດເຊຍແມ່ນເວົ້າວ່າ ຄາລາດິນນິກ

ຊິໃຫ້ຄືພາສາລາວມັນກໍບໍ່ຄືແລ້ວ ວິໄລພອນເອີຍ ແມ່ນໆ ພາສາລາວສະບາຍເນາະ ແມ່ນ ເອົາຄຳວ່າຕູ້ປະສົມຄຳວ່າເຢັນກໍເປັນຕູ້ເຢັນໂລດ ບໍ່ຍາກ ແມ່ນລະ ຢາກເວົ້າວ່າຕູ້ປາກໍເອົາຄຳວ່າຕູ້ມາປະສົມກັບຄຳ ວ່າປາກໍເປັນຕູ້ປາໂລດ ແມ່ນໆ ແຕ່ຄັນວ່າເອົາຄຳວ່າຕູ້ມາປະສົມກັບຄຳວ່າແພງ ເປັນຕູ້ແພງ ໝາຍຄວາມຕ່າງຫາກໄດ໋ ຕ່າງແນວໃດ ເອົ້າ ຕູ້ແພງກໍໝາຍຄວາມວ່າພໍ່ຕູ້ແພງ

ອ້າວ ແນວໃດກໍດີເນາະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຢ່າສູ່ຟ້າວເອີ້ນພໍ່ຕູ້ພອນ ຫຼືວ່າພໍ່ຕູ້ແພງເນາະ ອ່າ ເອົາ ເອົາອີກຈັກ 20 ປີຕໍ່ໜ້າພຸ້ນລະຈັ່ງຄ່ອຍເອີ້ນ ຕອນນີ້ຍັງເປັນສອງໜຸ່ມອາລົມດີຢູ່ ແມ່ນແລ້ວ ເອົາ ບັດນີ້ມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົ າສະໝອງເລື່ອງຕໍ່ໄປຕື່ມອີກ ເລື່ອງນີ້ກໍຍັງກ່ຽວກັບການຮຽນພາສາຢູ່ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ເລື່ອງນີ້ແມ່ນໝູ່ເລົ່າສູ່ຟັງທີ່ກ່ຽວກັບການຮຽນພາສາ ນີ້ແມ່ນພາສາອັງກິດ ໂອ້ ພາສາອັງກິດແມ່ນໃຊ້ທົ່ວໂລກ ການຕິດຕໍ່ ສື່ສານ ການພົວພັນລະຫວ່າງຊາດ ການດຳເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ພາສາອັງກິດ ສົມແພງກໍຮຽນຄືກັນເດ້ yes yes yes ວິໄລພອນກໍຮຽນ ອ່າ ແຕ່ວ່າການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນງ່ າຍເນາະ ໝູ່ວິໄລພອນເວົ້າສູ່ຟັງວ່ານີ້ ມີຄັ້ງໜຶ່ງ ຢ່າຟ້າວ ຢ່າຟ້າວ ວິໄລພອນ ໃສ່ຊື່ເລື່ອງກ່ອນແມ້ ມີຊື່ບໍ່ເລື່ອງນີ້ ເລື່ອງນີ້ກໍໃຫ້ຊື່ວ່າ ເບິ່ງໄປເບິ່ງມາເຈົ້າກໍງາມຢູ່ໃດ໋ເນາະ ວ່າຊັ້ນຊະ ເອີ ແປແບບມ່ວນໆໃດ໋ເນາ ະ ອືມ ເບິ່ງໄປເບິ່ງມາເຈົ້າກໍງາມຢູ່ໃດ໋ເນາະ ຟັງຊື່ເລື່ອງກໍໜ້າສົນໃຈ ສະແດງວ່າໝູ່ຂອງວິໄລພອນ ລາວໄປລົມສາວແມ່ນບໍ່ ອືມ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຕອນນັ້ນລາວຮຽນພາສາອັງກິດໃໝ່ໆ ກໍຢາກລົມສາວຫັ້ນລະເນາ ະ ບາງຄົນເພິ່ນວ່າເວລາຮຽນພາສານີ້ກໍຕ້ອງໄປເວົ້າກັບຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາສານີ້ນະ ເອີ ຕອນນັ້ນຮຽນໃໝ່ ຍັງບໍ່ເກັ່ງປານໃດ ເຈົ້າ ເອີ ຄິດອອກແນວໃດນີ້ກໍແມ່ນເວົ້າ ຫະ ໄປໂລດໃດ໋
ຮຽນພາສາຕ້ອງບໍ່ອາຍເວົ້າ ບໍ່ແມ່ນພາສາແມ່ເຮົາ ເວົ້າໄປໂລດ ຖືກຫຼືວ່າຜິດກໍບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ແມ່ນ ແມ່ນລະ ລາວຢາກຍ້ອງຜູ້ສາວ ອ່າ ຜູ້ສາວຕ່າງປະເທດຫັ້ນນະ ແຕ່ຄັນຊິເວົ້າວ່າເຈົ້າງາມຫຼາຍ you are beautiful ຈັ່ງຊີ້ ນະ ມັນຄືມາທຳມະດາໂພດ ບໍ່ມີສິລະປະ ໂອ້ ລາວຢາກເວົ້າມ່ວນໆໃຫ້ມີສິລະປະແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ເວົ້າໃຫ້ຜູ້ສາວຊຶ້ງໃຈ ແມ່ນໆ ແລ້ວເດ້ ລາວເວົ້າແນວໃດ ລາວຄິດໄປຄິດມາລະກໍເລີຍຄິດຫາຄຳເວົ້າວ່າ ເອີ

look go look come you are beautiful ເບິ່ງໄປເບິ່ງມາເຈົ້າກໍງາມຢູ່ໃດ໋ເນາະ ຟັງແລ້ວເຂົ້າທ່າດີ ແຕ່ວ່າຜູ້ສາວນັ້ນລາວເຂົ້າໃຈບໍ່ລະ
ຜູ້ສາວນະ ທັງຍິ້ມຫັ້ນແຫຼະ ລາວຍິ້ມເຊີຍ ອ່າ ຍິ້ມໄປຍິ້ມມາແລ້ວຢ່າງໜຶ່ງ ລາວກໍລຸກປຸບປັບຍ່າງໜີຈ້ອຍ ອື ວິໄລພອນກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ເຈົ້າຊິໄປໃສ ຟ້າວກ່ອນນະ ເວົ້າເປັນພາສາອັງກິດ ແຕ່ຜູ້ສາວເພິ່ນບໍ່ສົນໃຈ ຍ່າ ງປັດກົ້ນໄປວັ່ງໆ ໂອ້ ສົງໄສວ່າລາວບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເອີ ລືມຖາມ ຜູ້ສາວນີ້ແມ່ນຄົນປະເທດໃດລະ ລາວກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າຄົນປະເທດໃດ ກໍຄືຊິແມ່ນແຖວເອີຣົບພຸ້ນລະ ເອີ ເມື່ອຜູ້ສາວບໍ່ສົນໃຈຈັ່ງຊັ້ນແລ້ວ ລາວກໍຍ່າງໜີ ແບບ

How water you can go ມຶງຊິໄປໄດ້ຈັກນ້ຳ ຊ່າງຄິດນໍ ກໍບໍ່ວ່າກັນດອກ ບໍ່ແມ່ນພາສາເຮົາ ເວົ້າຖືກເວົ້າຜິດກໍເປັນບົດຮຽນ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ອ້າວ ອົດຄິດໃສ່ສຳນວນລາວເດ້ ອ່າ ສຳນວນລາວນີ້ມີໃດ໋ ເຈົ້າຊິໄປໄດ້ຈັກນ້ຳ ຫຼືມຶງຊິ ໄປໄດ້ຈັກນ້ຳ ເວລາໃຈຮ້າຍໃຫ້ກັນ ອ່າ ຂໍອະນຸຍາດບໍ່ຟັງເນາະ ມັນອາດຈະບໍ່ເປັນຄຳສຸພາບ ເອົາ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ເວົ້າເລື່ອງ ອ່າ ມ່ວນຊື່ນກັນໄປ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດກໍຕ້ອງກ້າປາກ ກ້າເວົ້າແດ່ເນາະ ແມ່ນ ຖືກແດ່ບໍ່ຖືກແດ່ກໍເວົ້າໄປໂລດ ເວົ້າໄປນຳ ຮຽນໄປນຳ ໄດ້ບົດຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ມີໃຜນີ້ເກັ່ງມາແຕ່ໃນທ້ອງ ຄືເພິ່ນວ່ານັ້ນແຫຼະ ແມ່ນແລ້ວ

ສົມແພງ ຫະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ່ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກໄປບໍ່ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄປບໍ່ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຈະເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 MHz ຮ່າຮ່າຮ່າຮ່າ

ຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz ທ່ານກຳລັງຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງຈາກ CRI FM 93 MHz ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົມແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ດຳເນີນລາຍການສູ່ທ່ານຟັງ ແມ່ນແລ້ ວ ຟັງແລ້ວມີຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວໃດກໍຢ່າລືມສົ່ງຂ່າວສົ່ງຄາວມາຫາພວກເຮົາໄດ້ 00861068892192 ເບີໂທລະສັບຫ້ອງການພວກເຮົາ ໂທມາລົມກັນໄດ້ ເບີນີ້ສົ່ງແຟັກກໍໄດ້ ຫຼືວ່າຈະສົ່ງມາທາງຂໍ້ຄວາມສັ້ນແບບງ່າຍໆກໍໄດ້ຄື ກັນ ແມ່ນແລ້ວ ສົ່ງມາທີ່ໝາຍເລກ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ຫຼື ທາງອີເມວກໍໄດ້ ອີເມວພວກເຮົາແມ່ນ laos @cri.cn ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ເຈົ້າ ທ່ານໃດທີ່ມີເລື່ອງມ່ວນໆກໍຢ່າເກັບໄວ້ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະ ຈະນຳມາເລົ່າສູ່ມິດລາຍການໄດ້ຟັງ ແບ່ງປັນຮອຍຍິ້ມ ແລະກໍສຽງຫົວໃຫ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພີ່ມຄວາມມີຊີວິດຊີວາ ໃຫ້ອາຍຸຍືນຍາວ ໄດ້ບຸນໄດ້ກຸສົນນຳອີກ ແມ່ນລະ ບາດນີ້ມາຟັງເລື່ ອງເລົ່າເບົາສະໝອງອີກເລື່ອງໜຶ່ງ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າແນວໃດ ວິໄລພອນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນກໍມີປະສົບການແຕກຕ່າງກັນໄປ ສະນັ້ນເລື່ອງຕໍ່ໄປນີ້

ຫຼາຍສິບປີຄືນຫຼັງ ສະໄໝແຕ່ກ່ອນພຸ້ນນະ ສະໄໝທີ່ອາເມລິກາເຂົ້າມາລາວ ອ່າ ທະຫານອາເມລິການີ້ກໍມັກຈະຂີ່ລົດຈິບ ແລ້ວກໍແລ່ນໄປຕາມເສັ້ນທາງຊົນນະບົດຂອງລາວນີ້ ກໍຄືຊິຂີ້ຝຸ່ນໄຫງ່ກຸ້ມມືດຕຶບເນາະ ແມ່ ນແທ້ ແມ່ນແທ້ ເສັ້ນທາງຢູ່ຊົນນະບົດນີ້ເປັນທາງດິນແດງເດີ້ສົມແພງ ເຈົ້າ ອັນດິນແດງຄັນລົດແລ່ນໄວ ແນ່ນອນລະ ຂີ້ຝຸ່ນກໍໄຫງ່ກຸ້ມໂລດແຫຼະ ຄົນຫົວດຳກໍຊິກາຍເປັນຫົວແດງປານຝຣັ່ງໂລດແຫຼະ
ທະຫານອາເມລິກາຄືຊິບໍ່ເກງໃຈໃຜເນາະ

ກະເລີຍຂີ່ລົດຖີບເຈີດລົງຮ່ອງພຸ້ນນະ ໂອ້ ຫົວໄປຕຳໂງ່ນຫີນ ປາທິໂທ້ ຫົວແຕກເລືອດແດງໃຈວາຍ ທະຫານອາເມລິກາຄົນນັ້ນເຫັນຈັ່ງຊັ້ນກໍລົງຈາກລົດຈິບມາເບິ່ງພໍ່ຕູ້ສີ ທັງສັ່ນທັງເຊັນ ລະກໍເລົ່າເວົ້າຂຶ້ນວ່າ Oh my God ເຈົ້າເປັນແນວໃດ ເຈັບຫຼາຍບໍ່ ພໍ່ຕູ້ສີເງີຍໜ້າຂຶ້ນ ໂອຍ ທັງຢາກຮ້າຍແທ້ເນາະ ທະຫານອາເມລິກາແນມເຫັນເລືອດອາບໜ້າຕູ້ສີ ກະເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ

ມື້ນີ້ເວລາຂອງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງກໍມາເຖິງຕອນທ້າຍແລ້ວ ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈມິດລາຍການທຸກໆທ່ານທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ ມີຫຍັງບໍ່ຄັກບໍ່ແນ່ ຜິດພາດປະການໃດກໍຕ້ອງຂໍອະໄພ ແມ່ນແຫຼະ ສັດສີ່ຕີນຍັງຮູ້ພະລາດ ນັກປາດກະຍັງຮູ້ຫຼົງ ຟັງເພື່ອຄວາມມ່ວນຄວາມຊື່ນ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍອາລົມ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ກ່ອນຈາກກັນມື້ນີ້ກໍຈະມອບສຽງເພງມ່ວນໆໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງປິດທ້າຍລາຍການ ຕື່ມອີກ ໝົດສຽງເພງ ໝົດເວລາບໍ່ໄດ້ ກໍຕ້ອງອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ຂໍຄວາມສຸກໂຊກດີ ຈົ່ງເກີດມີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກທິວາລາຕີການ ພົບກັນໃໝ່ໃນມື້ໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົມແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ລາທ່ານໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ

ໂອ໊ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂວ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານ ກັບລາຍ ການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກໆ ຟັງແລ້ວອົມຍິ້ມ ສະໝອງປອດໂປ່ງແນ່ນອນ